ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ໃຫ້ເຈົ້າອົດສາເຍື້ອນກິນຂ່າຕ່າງຂີງ ໃຫ້ເຈົ້າອົດສາເຍື້ອນກິນລີງຕ່າງກະຕ່າຍ ອົດສາເວົ້ານຳຜູ້ຮ້າຍ ສຳຊາພໍ້ຜູ້ເພິ່ນດີ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພ ອນ ແລະ ສົມແພງ ກໍຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ແມ່ນແລ້ວ ຮອດໂມງຮອດເວລາ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ພາກັນນຳເອົາຄວາມມ່ວນຊື່ນ ນຳເອົາຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽ ງຫົວມາໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຮັດຫຍັງຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ແມ່ນລະ ບາງຄົນກໍສຸມຈິດສຸມໃຈຢູ່ກັບໜ້າທີ່ວຽກງານ ບາງຄົນກໍນັ່ງພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຢູ່ກໍມີເນາະ ອື ແມ່ນລະ ຫຼືບາງຄົນກໍກຳລັງຂັບລົດເດີນທາງຢູ່ ກໍມີ ອື ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ມືກຳພວງມາໄລ ໃຈຕ້ອງໝັ້ນທ່ຽງ ຕາເບິ່ງໄປຮອບດ້ານ ຢ່າປະໝາດ ຕີນກໍຕ້ອງຢຽບເບກ ແມ່ນຊັ້ນບໍ ອື ຕີນຢຽບເບກແລ້ວລົດມັນຊິໄປໄດ້ຈັກເທື່ອ ກໍຕ້ອງຢ ຽບຄັນເລັ່ງຊັ້ນຕົວະ ກໍຮູ້ວ່າ ໝາຍຄວາມວ່າຕີນຢຽບເບກ ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ຢ່າແລ່ນໄວຫຼາຍຫັ້ນນະ ໂອ ກະວ່າຊັ້ນແຫຼະເນາະ ເອົາ ໃດໆກະດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຢູ່ກໍຕ້ອງມີສະຕິ ນັບຖືກົດລະບຽບຈະລ າຈອນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກວດກາສະພາບລົດແດ່ ອ່າ ສະພາບຕົນເອງພ້ອມໃດ໋ ເອີຍ ເປັນຫຍັງຕ້ອງກວດກາສະພາບຕົນເອງ ອັນນີ້ແຫຼະສຳຄັນ ສົມແພງ ໂອ ລົດນີ້ຄັນເຮົາບໍ່ພາມັນໄປ ມັນກໍໄປບໍ່ໄດ້ເດີ້ ແມ່ນລະ ສະ ນັ້ນ ການກວດກາເຮົາເອງກໍແມ່ນສຳຄັນ ບາງເທື່ອອິດເມື່ອຍຈັ່ງຊີ້ ເຫງົານອນຈັ່ງຊີ້ ກໍອາດຈະເກີດຫຼັບໃນໄດ້ ອື ແມ່ນແທ້ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ຮັບຮອງ ວ່າບໍ່ຫຼັບໃນແນ່ນອນ ອືມ ມີແຕ່ຫຼັບນອກແມ່ນບໍ ບໍ່ແມ່ນ ຫຼັບໃນຫຼັບນອກບໍ່ມີຈັກຢ່າງ ມີແຕ່ອົມຍິ້ມໄປຕະຫຼອດທາງ ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະຟັງເລື່ອງເລົ່າ ມາຟັງເພງມ່ວນໆຈັກສອງເພງກ່ອນ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz
ສອງເພງມ່ວນໆກໍຫວັງວ່າຄົງຈະເປັນທີ່ສຸຂະໂລໃຫ້ມີລາຍການໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງເພງແລ້ວມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລີຍດີບໍ ອືມ ດີຄືກັນ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດມື້ນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບອາຫານການກິນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບຄົນເຮົາ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນເຮົາບໍ່ໄດ້ກິນກໍຢູ່ບໍ່ໄດ້ ແມ່ນ ກິນຫຼາຍກໍຢູ່ຍາກ ຖືກຕ້ອງ ກິນຫຼາຍທ້ອງແຕກ ແບກຫຼາຍຫຼັງຫັກ ແມ່ນບໍ່
ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ກິນຫຼາຍນີ້ ໂອ້ຍ ບໍ່ຖືກຫຼັກໂພຊະນາການນີ້ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ອື ອ່າ ສະນັ້ນເລື່ອງນີ້ຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່
ຢູ່ໃນຊົ່ວໂມງຮຽນກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າກ່ຽວກັບການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເອື້ອຍຄູໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ໃນຂະນະທີ່ເອື້ອຍຄູອະທິບາຍຢູ່ນັ້ນ ແ ນມໄປເຫັນທ້າວໂອເລກຳລັງເຫງົານອນຢູ່ ເລີຍຮ້ອງຖາມວ່າ ທ້າວໂອເລ ຮູ້ບໍ່ວ່າເອື້ອຍຄູກຳລັງເວົ້າຫຍັງ
ເຖິງວ່າຈະເຫງົານອນ ແຕ່ວ່າທ້າວໂອເລກໍໄດ້ຍິນເຂົ້າຫູແວ່ວໆ ກໍເລີຍຕອບໄປວ່າ ອ່າ ຂໍຮຽນເອື້ອຍຄູ ເອື້ອຍຄູກຳລັງອະທິບາຍກ່ຽວກັບການກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ເກັ່ງຫຼາຍໂອເລ ຄິດວ່າເຫງົານອນບໍ່ຟັງ ເອື້ອຍຄູອະທິບາຍຊັ້ນດອກ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ເຫງົານອນເອື້ອຍຄູ ນ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງຢູ່ ເອື້ອຍຄູກໍເລີຍຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ຄັນຊັ້ນນ້ອງໄດ້ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ແລ້ວບໍ່ ໂອເລກໍເລີຍຕອບວ່າ ຂໍຮຽນເອື້ອຍຄູ ນ້ອງໄດ້ກິນອາຫານຄົ ບ 5 ໝູ່ແລ້ວ ມື້ຄືນນີ້ຢູ່ເຮືອນນ້ອງມີງານລ້ຽງ ມີອາຫານຫຼາຍຢ່າງຄົບ 5 ໝູ່ແນ່ນອນ ໝູ່ທີ 1 ແມ່ນໝູ່ຂອງພໍ່ ໝູ່ທີ 2 ແມ່ນໝູ່ຂອງແມ່ ໝູ່ທີ 3 ແມ່ນໝູ່ຂອງອ້າຍ ໝູ່ທີ 4 ແມ່ນໝູ່ຂອງເອື້ອຍ ແລະ ໝູ່ທີ 5 ແມ່ນໝູ່ຂອງນ້ອງເອງ

ເປັນແນວໃດວິໄລພອນ ກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ແລ້ວບໍ່ ກາຍແລ້ວ ຈາກເລື່ອງກິນອາຫານຄົບ 5 ໝູ່ ບັດນີ້ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍ ແມ່ນແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ໂຈນນອກເຄື່ອງແບບ ມີແມ່ຕູ້ໜຶ່ງ ຕູ້ສີ ນາມສົມມຸດ ອື ນັ່ງເບິ່ງໂ ທລະພາບ ພໍດີມີຂ່າວກ່ຽວກັບການປຸ້ນທະນາຄານ ພວກໂຈນທັງຫຼາຍແມ່ນໃສ່ໝວກປິດບັງໃບໜ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຈື່ໜ້າໄດ້ ວ່າຊັ້ນສະ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ໂຈນສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນແນວນັ້ນ ບາງເທື່ອກໍໃສ່ໝວກຜ້າ ບາງເທື່ອກໍ ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ແມ່ນ ແມ່ຕູ້ສີນັ່ງເບິ່ງໂທລະພາບຢູ່ດີໆ ມີຊາຍໜຸ່ມແປກໜ້າຄົນໜຶ່ງຍ່າງເຂົ້າມາຫາ ແລ້ວກໍໃຊ້ມີດຈີ້ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ຢຸດ ຢ່າຍຶກຍັກ ນີ້ຄືການປຸ້ນ ຖ້າບໍ່ຢາກຕາຍ ເງິນຄຳມີເທົ່າໃດ ເອົາມາໝົດ ຕູ້ສີຕົ ກໃຈແນມເບິ່ງໜ້າໂຈນ ແລ້ວເວົ້າວ່າ ໂຈນຫວາ ໂຈນຫຍັງຄືບໍ່ໃສ່ໝວກປິດໜ້າຄືຢູ່ໃນໂທລະພາບ ຄືນຸ່ງເຄື່ອງທຳມະດາບໍ່ຄືໂຈນຈັກໜ້ອຍ ແມ່ຕູ້ສີເວົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສຸດຄວາມ ໂຈນເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ຫຶ ຈື່ໄວ້ເດີ້ ນີ້ເ ດີ້ ຈື່ໄວ້ໃຫ້ດີໆ ອັນນີ້ແຫຼະໂຈນນອກເຄື່ອງແບບ

ເຄີຍໄດ້ຍິນແຕ່ຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນໂຈນນອກເຄື່ອງແບບຈັກເທື່ອ ແມ່ນລະ ໂຈນບໍ່ມີເຄື່ອງແບບດອກ ກະແລ້ວແຕ່ຊິນຸ່ງ ມີທຸກຮູບແບບ ແບບວ່າເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງກໍມີ ແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ສ ະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງມີສະຕິລະວັງຕົວຢູ່ສະເໝີ ແມ່ນ ເອົາ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງອີກກ່ອນ

ໂອ໊ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງໂວ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່າ ນກັບລາຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ

ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ຫວັງວ່າສຽງເພ ງ ແລະ ເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່ານັ້ນ ຈະສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນ ຟັງແລ້ວມີຫຍັງທີ່ບໍ່ຖືກໃຈ ຫຼືວ່າຂັດອົກຂັດໃຈ ກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ສັດສີ່ຕີນຍັງຮູ້ພະລາດ ນັກປາດຍັງຮູ້ຫຼົງ ຟັງໃຫ້ເປັນສິນ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງໃຫ້ເປັນສິນ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອເບົາສະໝອງ ຖ້າຫາກຍັງໜັກສະໝອງຢູ່ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ມາຟັງເລື່ອ ງຕໍ່ໄປເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເກາະຜິດ
ຢູ່ເຂດທະເລແຫ່ງໜຶ່ງມີເກາະໃໝ່ໂຜ່ຂຶ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຕ່າງກໍອ້າງກຳມະສິດ ປະເທດໃດກໍຢາກໄດ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ໃນເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ກໍມີປະເທດໜຶ່ງເຂົ້າໄປຍຶດຄອງເກາະແ ຫ່ງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ອີກປະເທດໜຶ່ງບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ກໍກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າເປັນຝ່າຍກະທຳເພື່ອການເກາະຜິດ ສະແດງວ່າມີການແກ້ງແຍ້ງກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ປະເທດໜຶ່ງວ່າອີກຝ່າຍໜຶ່ງເປັນຜູ້ເກາະຜິດ ອີກ ປະເທດໜຶ່ງກໍກ່າວຫາຄືນຄືກັນ ແມ່ນແລ້ວ ຂ່າວນີ້ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວໂລກ ສ່ຽວຕຸ້ຍກັບສ່ຽວຈ່ອຍທີ່ພວມນັ່ງເບິ່ງຂ່າວຢູ່ໜ້າຈໍໂທລະພາບ ມີຄວາມສົງໄສ ສ່ຽວຕຸ້ຍກໍເລີຍຖາມສ່ຽວຈ່ອຍວ່າ ຈ່ອຍ ອື ເຫດການຍາດແຍ່ ງເກາະທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ໂຕວ່າປະເທດໃດເປັນຜູ້ຜິດ ສ່ຽວຈ່ອຍກໍເລີຍຕອບວ່າ ມັນບໍ່ມີໃຜ ບໍ່ມີປະເທດໃດຜິດດອກ ໂອ໊ຍ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າແນວນັ້ນ ກໍເພາະວ່າຕ່າງຝ່າຍກໍຕ່າງເວົ້າວ່າ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມນັ້ນເປັ ນຝ່າຍເກາະຜິດ ກໍສະແດງວ່າເກາະເປັນຜູ້ຜິດ
ແມ່ນແທ້ເນາະ ເກາະເປັນຜູ້ຜິດ ຄັນເກາະນັ້ນບໍ່ໂຜ່ຂຶ້ນມາ ກໍບໍ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ສະນັ້ນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນກະ

ລູກສາວລຸງທອງ ນາມສົມມຸດ ກຳລັງໃຫຍ່ເປັນສາວ ກຳລັງມີຄວາມຮັກ ສົມແພງ ຍາມສາວກຳລັງມີຄວາມຮັກເລີຍເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າໄລຍະນີ້ຮູ້ສຶກວ່າຂີ້ຄ້ານເປັນພິເສດ ພໍ່ໃຊ້ໄປຫຍັງກໍບໍ່ຢາກໄປ ໂອ ຄົນ ມີຄວາມຮັກກໍເປັນແນວນັ້ນລະ ອື ບໍ່ແມ່ນແຊັດຫາຜູ້ບ່າວຕະຫຼອດຫວາ?
ຄືຊິແມ່ນລະ ຈັບໂທລະສັບແລ້ວກໍແຊັດໄປແຊັດມາ ມີມື້ໜຶ່ງ ລຸງທອງຜູ້ເປັນພໍ່ ອື ກໍເລີຍບອກລູກສາວວ່າ ຫຼ້າເອີຍ ມື້ອື່ນຕື່ນແຕ່ເຊົ້າໄປໄຮ່ນຳພໍ່ເດີ້ ລູກສາວກໍເລີຍຕອບວ່າ ໂອ້ຍ ເຮົາໄປບໍ່ໄດ້ດອກອີ່ພໍ່ ເຈັບຂາ ລຸງທ ອງກໍເລີຍເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ຄັນຊັ້ນກໍໄປນານຳແມ່ເດີ້ ນາຢູ່ຕິດບ້ານໃກ້ໆ ເຈັບຂາຊ່ຳນັ້ນໄປໄດ້ຢູ່ຕິບໍ່?
ລູກສາວກະເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ໂອ້ຍ ເຮົາໄປບໍ່ໄດ້ດອກອີ່ພໍ່ ເຮົາປວດຕົນປວດໂຕ ຄືຊິເປັນໄຂ້ ທັງເຈັບຫົວອີກ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ທາງພໍ່ກໍເລີຍຈົ່ມອອກໄປວ່າ ໂອ້ ບອກໄປໄຮ່ມັນກໍວ່າເຈັບຂາ ບອກໄປນາມັນກໍວ່ າເຈັບຫົວ ເອົາຜົວໃຫ້ມັນແລ້ວຊະອີ່ຫຼ້າເອີຍ ລູກສາວໄດ້ຍິນຄຳວ່າເອົາຜົວກໍລຸກຂຶ້ນມາທັນທີ ພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ມື້ໃດພໍ່?

ບອກໄປໃສກໍບໍ່ຢາກໄປ ອື ບາດບອກເອົາຜົວໄວປານຫຍັງ ແມ່ນບໍ່ ສົມແພງວ່າເລື່ອງນີ້ມີຈິງບໍ່ ອື ບໍ່ແນ່ໃຈຄືກັນ ອາດຈະມີເດ ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນບໍ່ ອື ເອີ ຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະເນາະ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ອື ກໍຢ່າງວ່າເບົາສະໝ ອງ ຜິດໃຈກໍຂໍໂທດຂໍອະໄພ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແມ່ນແລ້ວ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz
ອີກ 20 ນາທີໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ກໍຫວັງວ່າຈະເປັນທີ່ສຸກອາລົມໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງເພງແດ່ ຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງໄປນຳ ສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປ ເຈົ້າ ຢ່າລືມ ຟັງລາຍການພວກເຮົາແ ລ້ວ ມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍຕຳນິຕິຊົມໄດ້ ແມ່ນລະ ຄັນບໍ່ຕຳນິຕິຊົມກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຈັ່ງໃດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ບາງເທື່ອຜູ້ຈັດວ່າມ່ວນແລ້ວ ບາດຜູ້ຟັງພັດນັ່ງຄ້ຳແກ້ມເສີຍຢູ່ກໍ ກໍມີ ເອີ ສະນັ້ນກໍຢ່າລືມຕຳນິຕິຊົມມາ ໄດ້ເນາະ ມີຫຼາຍວິທີ ແມ່ນລະ ວິທີງ່າຍໆ ກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກເກົ້າ ຫຼື ທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາແມ່ນ laos at cri.cn ຫຼື ອີເມວສ່ວນຕົວສົມແພງກໍໄດ້ຄື ກັນ ຄື 139 105 79403 at 139.com gmail.com ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າຈະໂທມາລົມກັນກໍໄດ້ ໂທຫາເບີວິໄລພອນນີ້ກໍໄດ້ 0086 130 200 75 372 ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາກໍໄດ້ ໂທມາກໍໄດ້ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກເວລາ ອື ຫຼືວ່າທ່ານໃດທີ່ມີເລື່ອງດີໆ ມ່ວນໆ ເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ ຫຼື ວ່າປະສົບການຊີວິດ ເລື່ອງຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ເນາະ ເຈົ້າ ທີ່ສາມາດແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ກໍສົ່ງໄປໃຫ້ພວກເຮົາໂລດ ຢ່າເກັບໄວ້ລ້າໆ ແມ່ນແລ້ວ ເພິ່ນວ່າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຮອຍຍິ້ມມີສຽງ ຫົວໄດ້ ແມ່ນໄດ້ບຸນໃດ໋ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄັນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີນ້ຳຕາມີສຽງໄຫ້ເດ ໄດ້ຫຍັງ ອືມ ໄດ້ບາບ ແມ່ນຫວາ ແຕ່ວ່າບາງເທື່ອນ້ຳຕາແຫ່ງຄວາມດີໃຈຈັ່ງຊີ້ກໍມີໃດ໋ ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືບໍ່ບາງເທື່ອກໍຫົວ ຫຼາຍຈົນນ້ຳຕາໄຫຼກໍມີ ອືມ ແມ່ນໃດ໋ເນາະ ອືມ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງອີກຈັກເລື່ອງດີບໍ່ ອືມ ດີແທ້ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຂາດທາດສັງກະສີ

ທາດສັງກະສີນີ້ເປັນທາດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຊຶ່ງມີຢູ່ນຳອາຫານປະເພດ ເຊັ່ນວ່າ ຫອຍນາງລົມບໍ ໝາກຖົ່ວບໍ ຕັບບໍ ຈັ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າໃນໝາກອຶ ແກ່ນຕາເວັນ ຊີ້ນະ ອືມ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົ ນເຮົາ ຄັນຂາດທາດສັງກະສີເດ ຊິເປັນແນວໃດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕາບອດສີໄດ້ ໂອ້ຍ ຕາບອດສີແມ່ນແນວໃດນະ ຕາບອດສີນີ້ແມ່ນເວລາເຮົາເບິ່ງນີ້ຈະ ບໍ່ເຫັນເປັນສີ ໂອ້ ເອີ ສົມມຸດວ່າສີແດງມັນກໍຈະເປັນຂາ ວດຳໄປເລີຍຊີ້ນະ ໂອ້ ຈະເປັນສີຂາວດຳ ບໍ່ເປັນສີ ເຈົ້າ ສະແດງວ່າຖ້າເບິ່ງໂທລະພາບສີກໍຈະເປັນໂທລະພາບຂາວດຳແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ອືມ ພໍ່ຕູ້ຄຳ ນາມສົມມຸດ ມີອາການຄືພວກເຮົາເວົ້າມານັ້ນແຫຼະ ໂອ້ ແມ່ ຕູ້ຄຳຜູ້ເປັນພັນລະຍາຈຶ່ງພາໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງ ເມື່ອແພດໄດ້ກວດກາຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າວ່າ
ພໍ່ຕູ້ນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ເປັນຫຍັງຫຼາຍດອກ ພຽງແຕ່ຂາດທາດບາງຢ່າງໃນຮ່າງກາຍ ເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນ ແມ່ຕູ້ຄຳກໍເລີຍຖາມທ່ານໝໍວ່າ ອັນ ອັນ ອັນ ອັນ ພໍ່ຕູ້ເພິ່ນຂາດທາດອີ່ຫຍັງລະເນາະ ທ່ານໝໍເນາະ ອັນທາດທີ່ວ່ານີ້ ອັນຫາຍາກບໍ່ລະຫະ ທ່ານໝໍ ທ່ານໝໍກໍເລີຍຕອບວ່າ ບໍ່ຍາກດອກ ພໍ່ຕູ້ລາວຂາດທາດສັງກະສີ ແມ່ຕູ້ໄດ້ຍິນຄຳວ່າສັງກະສີກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ເອີໆ ເອີໆ ຄັນຊັ້ນນັ້ນກໍບໍ່ຍາກດອກຊັ້ນນະ ອັນຢູ່ເຮືອນຫັ້ນກໍມີສັງກະສີເ ກົ່າເຫຼືອຢູ່ຫຼາຍແຜ່ນຢູ່ ອັນກັບເມືອນີ້ແມ່ຕູ້ກໍຊິຕົ້ມໃຫ້ພໍ່ຕູ້ກິນຈັກສອງແຜ່ນເລີຍ

ຂາດທາດສັງກະສີ ບໍ່ແມ່ນຊິເອົາສັງກະສີມຸງເຮືອນມາຕົ້ມກິນໃດ໋ ເອີ ຕ້ອງກິນອາຫານທີ່ມີທາດສັງກະສີ ເຊັ່ນ ຫອຍນາງລົມ ຕັບ ຖົ່ວ ໃນໝາກອຶ ແກ່ນຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆອີກ ແມ່ນແລ້ວ ຖ້າເປັນສັງກະສີມຸງເຮືອນບໍ່ ຕ້ອງຕົ້ມດອກ ສົມແພງ ແມ່ນຫວາ ເຮັດແນວໃດ ກິນສົດໆເລີຍ ເວົ້າຢອກຊື່ໆດອກເນາະ ອ້າວ ແມ່ນໃຜຊິໄປກິນສັງກະສີຈັກເທື່ອ ແນວວ່າມັນເປັນເຫຼັກເປັນຂາງ ອືມ ເວົ້າບໍ່ໄດ້ໃດ໋ ອືມ ເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ ມີຄົນຕ່າງປະ ເທດຄົນໜຶ່ງກິນລົດຖີບເປັນຄັນກໍຍັງມີໃດ໋ ແມ່ນຫວາ ເອີ ອັນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົນທຳມະດາແລ້ວຊັ້ນນະ ແນ່ນອນ ເອົາ ແນວໃດກໍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ຟັງ ກໍຄິດວ່າຄົງຈະສ້າງຄວາມ ມ່ວນຊື່ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານອາລົມດີບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເວລາຂອງລາຍການມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງດ້ວຍດີສະເໝີມາ ແລະ ຕະຫຼອດໄປ ຜິດພາດປະການໃດ ຂໍໂທ ດຂໍອະໄພ ແມ່ນແລ້ວ ມອບສຽງເພງສຸດທ້າຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນຕື່ມອີກ ໝົດເພງໝົດເວລາ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີຄື ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ຕ້ອງລາໄປອີກເຊັ່ນເຄີຍ ຂໍຄວາມສຸກໂຊກດີສົດຊື່ນສົມຫວັງ ຈົ່ງເກີດມີແ ກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕະຫຼອດໄປ ມື້ໜ້າພົບກັນໃໝ່ ລາກ່ອນ